ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، مەخسۇس پىروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.

خىتاي خەۋەرلەر تورىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە ئون ئىككى زور تىپتىكى داۋالاش مەركىزى قۇرۇش تۈرىنى تەستىقلاپ، ئۇنى پۈتكۈل خىتاي مىقياسىنى قاپلايدىغان داۋالاش مەركىزىگە ئايلاندۇرماقچى ئىكەن. ئىگىلىنىشىچە، بۇ داۋالاش مەركەزلىرى كېلەر يىلدىن باشلاپ سىناق تەرىقىسىدە ئىشقا كىرىشتۈرۈلىدىكەن. دىققەت قوزغايدىغىنى شۇكى خىتاينىڭ جىلىن خېيلوڭجياڭ جياڭشى خەينەن چۇڭچىڭ گۇيجۇ گەنسۇ چىڭخەي قاتارلىق ئۆلكە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلىرى بىلەن تىبەت ئاپتونوم رايونى گۇاڭشى جۇاڭزۇ ئاپتونوم رايونى ۋە نىڭشيا تۇڭگان ئاپتونوم رايونىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئون ئىككى چوڭ رايونلۇق داۋالاش مەركەز قۇرۇلۇشى تۈرىگە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئەمەس بەلكى شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش ۋە قۇرۇلۇش بىڭتۈەنى كىرگۈزۈلگەن چەت ئەللەردىكى كۆزەتكۈچىلەر بۇنى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئەمەلىي تەسىرىنى چەكلەش ۋە ھوقۇق مەركىزىدىن چەتلەشتۈرۈش بىڭتۈەننى تەدرىجىي ھالدا ئۇيغۇر رايونىدىكى يېتەكچى كۈچكە ۋە ھەل قىلغۇچ سىياسىي گەۋدىگە ئايلاندۇرۇشنىڭ بىر سىگنالى دەپ قارىماقتا كۆزەتكۈچىلەر يەنە خىتاينىڭ مەملىكەت بويىچە ئون ئىككى رايوندا بۇنداق زور تىپتىكى داۋالاش مەركەزلىرىنى قۇرۇش تۈرىنىڭ ئارقىسىدا كەلگۈسىدە تېخىمۇ زور ۋە خەۋپلىك بولغان ۋىرۇس ياكى يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرگە تاقابىل تۇرۇشقا تەييارلىق قىلىشتەك پىلانىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى تەخمىن قىلماقتا. ئامېرىكا ۋە ئەنگلىيەنىڭ ئۈچ ئاۋىاماتكىسى ئوكىناۋا دېڭىز رايونىغا يېتىپ كەلگەن. فوربس ژۇرنىلىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، بۇ ئۈچ ئاۋىاماتكا گۇرۇپپىسى ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان خىتاي دېڭىز تەۋەلىكىگە يېقىن جايدا كۆرۈلگەن ئەڭ كۈچلۈك ھەربىي بىرلىك بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن. خانىش ئېلىزابېت، ئامېرىكا، ۋە كارل ۋىنسون ناملىق بۇ ئۈچ ئاۋىاماتكىنىڭ ئوكىناۋا دېڭىز رايونىغا يېتىپ كېلىشى ۋاقىت جەھەتتىن دىققەتكە سازاۋەر بولۇپ، بۇ دەل يېقىنقى بىر قانچە ھەپتە ئىچىدە خىتاي دېڭىز ئارمىيەسىنىڭ تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىشنى مەقسەت قىلغان ھەربىي مانېۋىرلىرىنى كۈچەيتكەن مەزگىلگە توغرا كەلگەن. بۇ ئاۋىاماتكىلار گۇرۇپپىسىنىڭ ئوكىناۋا دېڭىز رايونىدا پەيدا بولۇشى خىتايغا بېرىلگەن ئاگاھلاندۇرۇش بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن. ئايرىم-ئايرىم يۆنىلىشتىن چىقىپ ئاخىرى بىر يەرگە جەم بولغان بۇ ئاۋىياماتكىلار ۋە ئۇلارغا قاچىلانغان زور ساندىكى كۈرەشچى ئايروپىلانلار باشقا دۆلەتلەرنىڭ بارلىق ھەربىي پاراخوتلىرىدىنمۇ زور ئوت كۈچىگە ۋە زور زەربە بېرىش ئىقتىدارىغا ئىگە ئىكەن. فوربسنىڭ ئېيتىشىچە ھازىر خىتاي دېڭىز ئارمىيەسى پەقەت ئىككى دانە ئاۋىياماتكىغا ئىگە بولۇپ، ھەر ئىككىسىنىڭ ھەجىمى ۋە ئىقتىدارى ئايال پادىشاھ ئېلىزابېت ناملىق ئاۋىياماتكىغا ئوخشايدىكەن. يۇقارقى بۇ ئۈچ ئاۋىياماتكىدا سەكسەندىن ئارتۇق ئېف ئوتتۇز بەش ۋە ئېف ئون سەككىز تىپلىق كۈرەشچى ئايروپىلانلار بولۇپ، ئۇلاردىن يېرىمى رادار قاتارلىق بايقاش تېخنىكىلىرىدا كۆرۈنمەيدىغان كۆرۈنمەس ئايروپىلانلار ئىكەن. بۇ ئاۋىياماتكىلار يەنە ئون نەچچە قوغدىغۇچى پاراخوت، بىر نەچچە سۇ ئاستى پاراخوتى ۋە يۈزلىگەن يىراق مۇساپىلىك باشقۇرۇلىدىغان بومبىلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. ئامېرىكا بىرلەشمە ئەترىتىنىڭ كاپىتانى رىچارد لېبرون فوربسقا قىلغان سۆزىدە يۇقارقىلارنىڭ ۋەزىپىسى خەلقئارا ئۆلچەم قائىدە ۋە قانۇنلارغا ماس ھالدا ئامېرىكىنىڭ ھەر قانداق جايدا ۋە ھەر ۋاقىت ئەركىن مەشغۇلات قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىشتۇر دەپ تەكىتلىگەن فوربسنىڭ ئېيتىشىچە تەيۋەننىڭ مۇستەقىللىقى تەھدىت ئاستىدا بولۇپ بۇ يىل يازدا خىتاي دېڭىز ئارمىيەسى تەيۋەن بوغۇزىدىن ئۆتۈشنى مەقسەت قىلغان تەييارلىق خىزمەتلىرىنى كۈچەيتكەن كىشىنى ئەڭ ئەندىشىگە سالىدىغىنى شۇكى، خىتاي دېڭىز ئارمىيەسى مىڭلىغان تاجاۋۇزچى ئەسكەرلىرىنى توشۇشقا ئىشلىتىدىغان بىر قىسىم زور تىپتىكى توشۇش پاراخوتلىرىنى سەپەرۋەر قىلغانىكەن.
ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ جۇمھۇرىيەتچىلەردىن بولغان بىر قىسىم ئەزالىرى بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ خۇاۋېي شىركىتىگە مىكرو ئۆزەك سېتىپ بېرىش قارارىغا قارشى چىققان. ئۇلار بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قارارىنى تەنقىد قىلىپ، ئامېرىكا شىركەتلىرىنى خىتاينىڭ خۇاۋېي شىركىتىگە مىكرو ئۆزەك سېتىپ بەرمەسلىككە چاقىرغان. ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى ھەربىي مۇلازىمەت كومىتېتىدىكى جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيىسىنىڭ رەھبىرى مايك روجېرس بۇ ھەقتە ئېلان قىلغان مەخسۇس باياناتىدا بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قارارىنى قاتتىق ئەيىبلىگەن. ئۇ مۇنداق دېگەن: بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ جاسۇسلۇق شېرىكى بولغان خۇاۋېيگە نەچچە يۈز مىليون دوللارلىق مىكرو ئۆزەك سېتىشنى تەستىقلىغانلىقى توغرىسىدىكى خەۋەر كىشىنى چۆچۈتىدۇ. مەن بۇ قارار ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىكىگە تېخىمۇ كۆپ زىيانلارنى ئېلىپ كېلىشتىن ئىلگىرى بايدىن ھۆكۈمىتىنى دەرھال بۇ قارارنى ئۆزگەرتىشكە چاقىرىمەن. دونالد ترامپتىن كېيىن ئاق سارايغا كىرگەن بايدىن ھۆكۈمىتى ئالدىنقى مەزگىللەردە خىتاينىڭ خۇاۋېي شىركىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر قىسىم يۇقىرى تېخنىكا شىركەتلىرىنى ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان زۇلۇم خاراكتېرلىك تەقىبلەش ھەرىكىتىدىكى رولى سەۋەبلىك قارا تىزىملىككە ئالغان ۋە ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ مەزكۇر شىركەتلەرگە ئىلغار تېخنىكا ۋە ئۈسكۈنىلەرنى سېتىپ بېرىشنى چەكلىگەن ئىدى ئەمما بۇ قېتىم بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ نېمە ئۈچۈن

بىز ئىما رېيلى خانىمنىڭ دېگەنلىرى ئۈستىدە تولۇق، ئىشەنچلىك ۋە مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىلىشىنى تەلەپ قىلىمىز. پاش قىلغۇچىلارنى قوغداش خەلقئارا تورى ناملىق ئورگان BDT باش كاتىپى ئانتونىئو گۇتېررېسقا يازغان خېتىدە ئىما رېيلىغا قارشى ئېلىپ بېرىلغان ھەرقانداق ھەرىكەتنى دەرھال توختىتىشقا چاقىرغان. بۇ ئورگاننىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى ئاننا مېرس

ئامېرىكا ئادالەت مىنىستىرلىقى بۇ ھەپتە چەت ئەل ۋاكالەتچىلىرىنى تىزىملاش قانۇنىغا ئاساسەن شىڭداۋ گېزىتىنىڭ ئامېرىكىدىكى پائالىيەتلىرىنى چەت دۆلەتلەرنىڭ تەسىر كۆرسىتىش ھەرىكىتى دەپ باھالىغان ئىكەن شىڭداۋ گېزىتى بۇنى ئىنكار قىلىپ گېزىتنىڭ خۇسۇسىيلار ئىگىلىكىدىكى مۇستەقىل ئاخبارات ئىكەنلىكىنى ئۇنىڭ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ كونتروللۇقى ۋە تەسىرىگە ئۇچرىمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن شىڭداۋ گېزىتى خوڭكوڭدا خىتاي تىلىدا نەشر قىلىنىدىغان ئەڭ كونا گېزىتلەرنىڭ بىرى بولۇپ بۇ گېزىتنىڭ كۆپ قىسىم پاي چېكىنى بۇ يىل ئالتىنچى ئايدا خىتايدىكى بىر ئۆي مۈلۈك شىركىتى خوجايىنىنىڭ قىزى سېتىۋالغانىكەن شىڭداۋ گېزىتىنىڭ نيۇ يورك لوس ئانژېلېس ۋە سان فرانسىسكودا مەخسۇس ئىشخانىلىرى ۋە كالىفورنىيىنىڭ بۇرلىنگامغا جايلاشقان رادىئوستانسىسى بار ئىكەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بايقىشىچە شىڭداۋ گېزىتىنىڭ ئامېرىكىدا تارقىتىلىدىغان گېزىت ۋە رادىئولاردىكى مەزمۇنلارنىڭ يېرىمىدىن كۆپرەكى خىتاينىڭ يۇلتۇز مەھسۇلاتلىرى چەكلىك شىركىتىدىن سېتىۋېلىنغان مەزمۇنلار ئىكەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇندىن ئىلگىرى خىتاينىڭ شىنخۇا ئاگېنتلىقى خىتاي يەر شارى تېلېۋىزىيىسى تورى قاتارلىق بەش ئاخبارات ئورگىنىنى چەت ئەل ۋاكالەتخانىسى دەپ بېكىتكەن ئارقىدىن يەنە خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى، خىتاي خەۋەر ئاگېنتلىقى، خەلق گېزىتى ۋە يەر شارى ۋاقتى گېزىتى قاتارلىق تۆت ئورگاننىمۇ چەت ئەل ۋاكالەتخانىسى قىلىپ بېكىتكەنىدى.